۽ اهڙيءَ طرح منجهائن ڪن کي ڪن سان پرکيوسون ته چون ته هيءَ ٽولي اها آهي ڇا جن تي اسان منجهان الله احسان ڪيو آهي؟ الله شڪر ڪندڙن کي نه ڄاڻندو آهي ڇا؟